الله تعاليٰ جي طرفان سڀ شيون اچن ٿيون پيون جيڪي نازل ٿين ٿيون ماڻهن تي اهو الله جنهن توهان کي زمين ۾ خليفو بڻايو اڳي هيتري مخلوق گذري آهي ان کان بعد توهان آيا هتي زمين ۾ ۾ توهان تصرفات ڪيا آهن زمين کي پنهنجي ملڪيت بڻايو اٿو جڏهن توهان موجود ڪونه هئا ته ڪنهن جي ملڪيت هئي اهي ويا هاڻي توهان آيا آهيو اها نشاني آهي ته تان کي وڃڻ واري ٻيا ايندا پوء جڏهن ايتري قدر اهو دنيا جو جهان ڦرندڙ گهرندڙ آهي ته پوء انهيء ۾ توهان ڇا جي لاء خوف ٿا ڪريو، خطرو ٿا ڪريو ته اسان جو ڇا حال ٿيندو؟ اها ته غلطي آهي. تڏهن الله تعاليٰ هتي فرمايو فوق رفع بعضڪم فوق بعض درجات الله تعاليٰ توهان منجهون هڪ ٻئي تي درجا به ڏسو بلند ڪيا آهن اهڙي طرح سان اهي مدارج اڳي به گذريا آهن رزق جو دولت جو عزت جو مرتبي جو سهڻا اخلاق شڪل، صورت، رنگ، لهجو اهي سڀ ڪمالات جيڪي انسان کي الله تعاليٰ ڏنا آهن هر ڪنهن کي جدا جدا ڏنا اٿئي درجات جي هن ۾ بلندي آهي فيما آتاڪم ان ربڪ سريع العقاب ۽ رب تبارڪ تعالا وري گرفت ڪندو بي فرمان کي ته عذاب به هن جو سخت آهي گرفت ماڻهو جي هڪڙي دنيا ۾ ٿيندي آهي الله تعالا پناهه ۾ رکي ٻي گرفت موت کان بعد ٿيندي آهي الله تعالا ان کان به معاف ڪري انه لغفور رحيم فرمائي ٿو ته مان بخشڻ جي لاء ويٺو آهيان توهان جي سستي آ جو مون کي مون کي مڃرائڻ نٿا اچي بخشرايو نٿا مون کان ها مان رحيم آهيان ٻاجهارو آهيان توهان هڪڙي ڪا معمولي شيء ٿورڙي ٺاهيندا آهيو ته ڪيترو ڏک ٿيندو آ هن کي ٻين ڇو زيان ڪيو معمولي معمولي شين تي توهان جي ٿورڙي ڪم جي ڪري ٻيو ڪو جي زيان ڪندو آ ان کي ته ان ۾ ۾ توهان کي ڏک ٿيندو آ ته منهنجي يار فلاڻو هي شيء زيان ڪري ويو آ الله ٿو فرمائي ته مون کي توهان جي

انهيء ۾ آهي ته توهان جي روحاني تعلق جو مرڪز آهي بيت المقدس ۽ ان جي شعائر جي حرمت ۽ جيڪو توهان جو تقدس حاصل ڪيو روحاني

ٻارهن تيرهن آيت يا ايها الذين آمنوا اذڪروا نعمت الله ٻارهين تيرهين آيت سواء السبيل تيرهين آهي ان الله يحب المحسنين ايسي تائين آهي انسان پنهنجو نقض ٽوڙيندو اهو آهي ماڻهو جي فساد اخلاق جو شروع جي شروعات خيانت

اذڪروا نعمت الله عليکم اذ جعل فيکم انبياء وجعلکم هتي ٻي آيت تائين ٻڌايو ٿو وڃي ته توهان ۾ ۾ جيڪي يهودين وارا اهي نقض آيا واعدا توهان ٽوڙيا جيڪي مقدس توهان جا عهد هيا اهي فسوق ۽ عصيان جا باعث بڻيا تنهن ڪري انهن ۾ توهان احتياط ڪريو ۽ الاهي حڪومت تيسين قائم نه ڪري سگهندؤ

نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم فرمايو، مصدق لما بين يديه، مهيمن، معنيٰ توهان کي اسان هڪڙو اهڙو دستور ٿا ڏيون جيڪو مهيمن آهي، حفاظت ڪندڙ دستور آهي، حزب الله، ۽ اهي ئي غالب آهن. ان حزب الله تي فرض آهي ته اعتصام بالقرآن ڪن ۽ جيڪي ڪتاب اڳيان آهن اڳيون شريعت شريعتون انهن کي ڇڏي ڏين ڇو ته اڳين شريعتن ۾ هن وقت ۾ تبديل ۽ تغير اچي ويو آهي.

اهل ڪتاب دين ۾ ايتري زيادتي نه ڪري غلو نه ڪري پنهنجي نفسن جي خواهش جي قدر ڪري پوء الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته ڪافر جيڪي اڳي هيا بني اسرائيل جا داؤد عليه السلام جي زبان تي عيسيٰ بن مريم جي زبان تي انهن کي ذلت آئي لعنت انهن کي

لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته يهودي توهان سان نه ٺهندا ۽ نصارن منجهون ڪيترا ماڻهو توهان سان ٿيندا بعض جيڪي نصارا آهن سي انهن ۾ ڪيترا چڱا ماڻهو آهن جيڪي توهان جي طرف قبول دعوت قرآني حڪومت قرآني جي قبول ڪرڻ جي لاء تيار آهن

فرمايو آهي ته مرڪز عالم اهو آهي سارن دينن جو دنيا ۾ مرڪز اهو آهي يهودين کي جيڪڏهن اچڻو آهي مرڪز تي اچن نصارن کي جيڪڏهن مرڪز تي اچڻو آهي ته اهو مرڪز آهي ابراهيم عليه السلام جي دعوت انهن نصارن ۽ عيسائين تي پهتي آهي ۽ پوء مسلمان ان جا علم بردار ٿيا آهن جنهن جو آخري نبي سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم انهيء کي بلاغ مبين آهي وما علي الرسول الا البلاغ

ان کان پوء چيائين يا ايها الذين آمنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لڪم تسؤڪم هاڻي اتان مضمون شروع ٿو ٿئي هڪ سؤ هڪ کان وٺي شريعتون جيڪي متعلق هن مرڪز سان مرڪز عمومي واجبات اهي هن طرح هجن مختصر ڪيو انهن کي ڊريگ نه ڪيو گهڻي ان ۾ اجايون ڳالهيون ڪندو نقصان ٿيندو آهي اختصار ان تبد لڪم تسؤڪم اجايا سوال ڪندو نقصان ٿيندو هاڻي جيڪڏهن تان قرآن جي وقت نه ڳالهيون ڪندو ته ان ۾ اهي تان جي ڳالهه ظاهر ٿي پونديون ته پوء ان ۾ قوم کي تڪليف پهچندي تنهن ڪري الله ڪيترو تان کي معاف ڪري اختصار ڪري ڇڏيندو آهي هروڀرو اجايا جزئيات ۾ نه پوي ڇو ته گهڻن جزئيات ۾ پوڻ سان اختلاف ٿيندو آهي

اهڙي طرح سان ٻيون قومون جن معجزات گهريا ڪافر ٿي پيا. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام اها آهي هڪ سؤ ٽي هڪ سؤ ٽي کان هڪ سؤ چار مجتمع آهي مطلب اهو آهي ته مجتمع جيڪا انساني آهي سو انهن جو تقدس حظيرة القدس کان آيل آهي قومي خيالات ناهن

قسم جو مرڪز به اهو آهي، ٻئي کي وثيقي، وسيلي، ڏيڻ جو مرڪز به اهو آهي ۽ مٿان آيو هو اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام هي سڏ اهو ئي فارق آهي ۽ اهو علام الغيوب آهي ماڻهو جڏهن قسم کڻندو آهي ته سمجهندو آهي ته منهنجو غيب دان منهنجي قسم کي ڄاڻي ٿو ته سچو آهي ڪن ڪوڙو آهي اهو جيڪڏهن عقيدو رکيائين ته بس مخلوق ۽ خالق جي درميان فرق انهي ۾ هوندو آهي

جڏهن جو هنن کان چوي ڇو ته هنن جو عقيدو شفاعت جي باري ۾ ٻيو آهي هتي الله تعاليٰ شفاعت ٻڌائي ٿو پيو ته تو انهن کي چيو ڇا ته مون کي منهنجي ماء کي تان الٰه ڪري وٺو ته حضرت اتي جواب چي ته ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي رب وڪنت عليهم شهيدا ما دمت في جيڪي مان ڳالهايو هوندو سو هن کي تون ڄاڻي ٿو

۽ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي باقي مسئلو رهيو پاڻ فرمائن ته الله تعاليٰ مانکي به گهرائي چوندو ته تو هنن کي اهي ڳالهيون سيکاري ڏني اتي مان چوندس اقول ڪما قال العبد الصالح رب جيسي مان هيس تيسي ته مانکي خبر آهي پوء ان کان بعد ڇا ٿيو اهو تون ٿو ڄاڻي پيو

ڏسو مثال ان جو آهي مثال بزرگن جو قرآن شريف ۾ اسان ڪوشش ڪندا آهيون ته ڳالهيون نه ڪريون بزرگن جون ڇو ته قرآن جو تفسير آهي نه بزرگن جون ڳالهيون نه ڪبيون آهن اتي پر هڪڙي مناسب ٿي آئي اها ڳالهه شرڪ خفي جي تنهن ڪري حضرت جنيد بغدادي رحمت الله عليه وفات ڪري ويو جيئن پنهنجي سلسلي جي ڳالهه تنهن ڪري ڪريون ٿا اچي الله تعاليٰ جي آڏو بيهاريون

جنهن بدعات کان، رسومات کان، اجاين توجهن کان، اجاين حرڪتن کان سلسلي کي ڌوئي پاڪ صاف ڪري پوء جو رائج ڪيو ته سيد عبدالقادر جيلاني وٽ پهتو اڳي جو ماڻهو آهي اهو سلسلو ٿي پوء هليو آهي سيد طائفه حضرت جو

رب جي رضا جي برخلاف هلندو ڪنهن به صورت ۾ اهو ترقي نه وٺندو نه دنيا جي ترقي هوندي نه آخرت جي لازمي طرح نوع انساني جي تقاضا الله جي مرضي جي خلاف رهندي نوع انساني جون جيڪي طبعي گهرجون آهن

صابي انهن جا تابع آهن ڇو ته ابراهيم عليه السلام کان پوء جيڪو اڳيون دين هو نوح عليه السلام کان وٺي ابراهيم عليه السلام تائين اهي صابي مذهب جا هيا ابراهيم عليه السلام کان بعد تابع ٿيا يهود نصارا هاڻي ٻه طائفا آهن جن جي حڪومت جو عنوان صابي مذهب آهي. انهي مذهب جي عنوان تي ابراهيم عليه السلام جو دين رکيو ويو. جنهن شيء کي جيڪا شيء مصدق هوندي آهي تصديق شده اها ان ۾ هوندي آهي غلطيون نڪري وينديون آهن اڳتي جيڪا آيت ٿي اچي

الله تعاليٰ فرمائي ٿو بدلي جي صورت آهي شخصي ٻي نوعي شخصي بدلي جي صورت هي آهي ته اهل ڪتاب ۽ نصارا اهي منتظر آهن ته ڪو اسانجو اهڙو اڳواڻ اچي جنهن جي هٿ تي بيعت ڪري پوء اسان انتظام هلايون سو اٺونجاهه کان پوء اهو آهي مضمون ڏسو هن ائين چيو

يوم ياتي بعض آيات ربڪ لا ينفع نفسا ايمانها لم تڪن آمنت من قبل يهود ۽ نصارا کي اها ڳالهه ٻڌايل آهي ته توهان هاڻي انتظار ڪندا هو ۽ نصارا به انتظار ڪندا هئا جنهن جي بشارت حضرت عيسيٰ عليه السلام ڏني ياتي من بعدي اسمه احمد نصارن ته حد ڪري ڇڏي شام جي ملڪ کان لڏي ان علاقي کي اچي تلاش ڪيو جنهن ۾ حضور انور صلي الله عليه وسلم جن جي بشارت هئي. ريگستان اتان جو ڳاڙهن پٿرين وارو هوندو ۽ کجين جا گهڻا وڻ. اهي ڳوليندي يثرب جي علاقي ۾ اچي پهتا. اوڏو عيسائي وري حضرت عيسيٰ عليه السلام جي بشارت جي انتظار ۾ ته فارقليط جو ايندو فاران جي چوٽين کان لهي اچي دين پکيڙيندو ۽ اسان تان ظلم دفع ڪندو. اهو انتظار عيسائين کي. الله تعالي فرمائي ٿو پوء جڏهن آيو انهن وٽ نبي چيائون ته هذا سحر مبين انهي جو نتيجو توهان لاء سخت هوندو پوء ڪهڙو نتيجو هوندو شخصي طرح سان ملائڪ نازل ٿيندا ساهه ڪڍڻ وارا توهان کي خبر ڏيندا يا خود قيامت قائم ٿيندي انهي کان اڳ ۾ جيڪڏهن توهان ايمان آڻيندؤ ته ايمان آيات کان بعد مرڻ جي وقت جون نشانيون، جو ماڻهوء کي ملڪوت ظاهر ٿئي، اهو ايمان بيڪار آهي. اهڙيء طرح سان فضا ۾ آيات، سج اولهه کان اڀري، ايمان بيڪار آهي. اڳتي نه ٿو نڪري. مراد هي آهي ته توهان انتظار ڪيو آهي ته نبي اچي اسان جي دين حنيفي کي مڪمل ڪري. ۽ ابراهيم عليه السلام جا جيڪي اساس اجتماعي عام آهن انهن کي اچي ٻڌائي سمجهائي سو اهو نبي آهي محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم هاڻي جيڪڏهن انهن کي اڃا ڪو به انڪار اعتراض ڪرڻو آهي انهيء تي اعتراض ڪرڻو آهي ۽ ٻي ڪا تلاش ڪرڻي آهي ته موت وارو فرشتو يا سج اولهه کان اڀري پوء اهو فيصلو اچي ڪندو باقي پوء ضد ڪانه هلندي معنيٰ ڳالهه ختم ٿي چڪي انهيء مضمون تي ساري سورت هلي پوري ٿي چڪي هتي جيڪو به قرآني انقلاب آهي سو ختم اولهه ڏانهن سج اڀريو قرآني انقلاب ختم

بغداد جو نالو آهي ٻيو اسلامي مدينة السلام، باغ داد اهو اٿس ايراني نالو عدل جو باغ، مدينة السلام سلامتي جو شهر. ان جي جيڪا خلافت آهي ان جي تماميت آهي عربن جي خلافت اسلام ۾ ٽن دورن تي ٿي هلي انهيء علائقي تائين حڪومت ٽن دورن ۾ پئي هلي. هڪڙو دور خلفاء راشدين جو فرمائن ٿا جنهن جي لاء بشارت ڏئي حياتي ۾ بعدي خلافت ثلاثون سنة فرمائن ٿا مان کان بعد ٽيهه سال خلافت ايندي جيڪا اها عليٰ منهاج نبوت هوندي ان کان پوء ٻيو دور ٿو هلي خلفاء بني اميه جا ان کي به قرآني دور ٿو چيو وڃي. سيڪون بعد ذلڪ الملڪ پوء ان کان بعد اچي پوندو ملڪ ۽ حڪومت بادشاهي خلافت مون پهرين بادشاهي ٿيندي اهو بنو اميه جو دور آهي اهو به قرآن جو دور آهي ان ۾ عربيت کي ملڪ جي اندر عرب تهذيب آهي قرآن عربي تهذيب کي بلند ڪيو آهي، ڇو ته جنهن ٻوليء ۾ الاهي ڪتاب لٿو، انهيء ٻوليء جي اهميت ذهن مان نه ٿي نڪري ۽ بنو اميه جي دور ۾ ان کي ترقي ملي. بنو اميه جي دور ۾ اسلام پکڙجي سنڌ ۾ هندستان ۾ چين تائين پهتو. بلخ بخارا سمرقند هيڏانهن پهتو. بنو اميه جي دور ۾ اسلام يورپ ۾ پهتو. جيڪو عربي ذهن هيو، عربي لسان هئي، ان کي قوت ملي. تنهن ڪري ايترو اهو ضرور چئبو ته خلافت راشده کان بعد جيڪو بنو اميه جو دور خلافت جو هيو اهو قرآني طور تي قرآن جي ٻوليء کي اشاعت ملي ان جو اصل اصول ۽ جوهر خلافت راشده هئي، جيئن مرڪز هوندو آهي، پوء ملوڪيت ان کان بعد آئي. ملوڪيت جي حيثيت خلافت جي مقابلي ۾ گهڻي گهٽ آهي تهذيب جي حيثيت سان وڏي خدمت آهي ماڻهن کي ٻيا ماڻهو جيڪي مسلمانن سان اچي مليا اهي قرآن پاڪ ۽ حضور انور صلي الله عليه وسلم جي سنت تي انهن کي عمل ميسر ٿيو جيڪڏهن اهي فتوحات نه ٿين ها بنو اميه جي خلافت ايتري وسيع نه ٿئي ها ته ٻيا